ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ພວກເຮົາຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ເຮັດວຽກເຮັດການປະຈຳວັນ ແຕ່ວັນຈັນຮອດວັນສຸກ ສັບປະດາ 38 ຊົ່ວໂມງ ຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນລ້ຽງຊີບ ແຕ່ບັດວ່າຮອດວັນເສົາວັນອາທິດມາ ກໍມັກຈະພັກຜ່ອນຢ່ອ ນອາລົມຕາມການມັກຊອບຂອງແຕ່ລະໃຜມັນ ບາງຜູ້ບາງຄົນ ບາງຄອບຄົວ ບາງກຸ່ມ ແລະ ບາງອື່ນໆ ມັກຈະໄປນອນປ່ານອນພູ ແຄມປິງ ຕຶກເບັດຕຶກຂໍ ຫຼິ້ນນ້ຳຫຼິ້ນໃນ ຊົມຊື່ນດີໃຈກັບທຳມະຊາດ ແຕ່ທຳມະຊາດໃ ນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນດັ່ງທີ່ວ່າມີສິ່ງດີໆງາມໆກໍຕາມ ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ດັ່ງໄຟປ່າ ຫຼືວ່າໄຟໄໝ້ປ່າ ໄຟປ່າໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ເຮົາຕ້ ອງມອງເບິ່ງໄຟປ່າໃຫ້ຄັກໃຫ້ດີ ຄັນວ່າຈະໄປນອນປ່ານອນພູໃນຍາມທີ່ວ່າປ່າໄວໄຟ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມຮ້ອນ ກະທັ່ງທີ່ວ່າກ່ຽວກັບບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາ ຖ້າວ່າຢູ່ໃກ້ປ່າໃກ້ພູ ຫຼືມີກົກໄມ້ກົກຕອກອ້ອມແອ້ ມຫຼາຍ ກໍຕ້ອງລະມັດລະວັງກັບໄຟປ່າ ຫຼືໄຟແນວໃດກໍດີ ໃນໂອກາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສຳພາດຄົນລາວທ່ານໜຶ່ງທີ່ມັກຈະໄປຫຼິ້ນປ່າຫຼິ້ນພູ ນອນປ່ານອນພູ ແຄມປິງ ຫຼິ້ນນ້ຳຫຼິ້ນໃນ ຕຶກເບັດຕຶກຂໍ ພັກຜ່ອນຢ່ອນອ າລົມໃນເມື່ອມີໂອກາດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ສະບາຍດີທ່ານ ສົມສິດ ວິໄລສັກ ຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວນີ້ມັກຈະໄປນອນປ່າ ໄປຕຶກເບັດຕຶກຂໍ ແລະ ເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ຢູ່ໃນປ່າ ເພື່ອເປັນການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າພວກທ່ານ

ແມງວັນນີ້ ຊ່ວງ ຊ່ວງນີ້ກໍບໍ່ຫຼາຍປານໃດເດ ບັດນີ້ກະບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ຍຸງເດ ບັດນີ້ກະມີ ມີໜ້ອຍ ຍຸງນີ້ກະ ກໍບາງເທື່ອ ບາງເທື່ອກໍມີ ບາງເທື່ອກໍບໍ່ມີ ອື ເພາະ ເພາະວ່າມັນ ມັນ ມັນແມ່ນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ຄິດວ່າຊິມີຍຸງຫຼ າຍຊັ້ນດອກ ແລ້ວການໄປນອນປ່ານີ້ ນອກຈາກທີ່ວ່າກິນອາກາດສົດ ລະກະເບິ່ງນົກເບິ່ງໜູ

ກະມີປາຄອດ ລະກະມີປາ Murray Perch ອາ ກະ ເຂົາກະເອີ້ນ Yellow Belly ເນາະ ອອສຊີເຂົາກະເອີ້ນ Yellow Belly ເຮົາກະເອີ້ນປາ Perch ກະມີ Golden Perch ລະກະມີ Silver Perch ແຕ່ສ່ວນ ສ່ວນອັນນ່າຫຼາຍນີ້ກະຢາກໄດ້ປາ Golden Perch ຫັ້ນແຫຼະ ມັນ ມັນ ມັນງາມ ລະກະອັນນ່ າ ກະອັນນ່າ ແຊບເດ ກິນກະແຊບ ແຕ່ວ່າປາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນປາທີ່ວ່າລາຄາແພງ ລະກະປາທີ່ວ່າຊີ້ນດີ ກິນແຊບໝົດທຸກໂຕ

ຊີ້ນໃນຈີນຂອງມັນ ລະຊິເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົານີ້ເປັນມະລ່ອງຕ້ອງຕ້ອຍໄປ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ກິນກໍມີຊັ້ນນະ ກ່ຽວກັບການໄປປ່າ ຫຼືວ່າໄປນອນຕາມແຄມນ້ຳທີ່ວ່າມີກົກໄມ້ກົກຕອກຫຍ້າຫຼາຍນີ້ນະ ພວກທ່ານໄດ້ຊາບບໍ່ວ່າ ທາງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າຕັດສະເມເນຍ ຫຼືວ່າຫົນແຫ່ງໃດກະຢ່ານີ້ ສຳລັບປີ 2019 2020 ນີ້ ພວກເພິ່ນໄດ້ບອກເຕືອນວ່າ ໃຫ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບໄຟປ່າ ຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວໃສ່ໄຟປ່ານີ້ນະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັກໄປນອ ນປ່າເລື້ອຍໆນີ້ ໄດ້ຕຽມຕົວໃສ່ໄຟປ່າຫຼືບໍ່ເນາະ ກະ ກະ ກະຕຽມ ຕຽມ ຕຽມຢູ່ ບ່ອນທີ່ວ່າຄັນອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ຄັນເຂົາເຈົ້າຫ້າມວ່າບໍ່ໃຫ້ດັງໄຟເນາະ ເຮົາກະພະຍາຍາມບໍ່ໄປ ຍ້ອນວ່າຫຍັງ ເຂົ້າໄປແລ້ວກະ ຢ້ານໄຟມັນ ມັນເກີດ ອັນນ່າ ໄຟໄໝ້ປ່ານີ້ ເຮົາກະບາງເທື່ອທີ່ອອກມາບໍ່ໄດ້ ເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ລະວັງ ທີ່ວ່າສິ່ງທີ່ວ່າເຮົາ ບ່ອນເຮົາໄປໄດ້ເຮົາກະໄປ ບ່ອນເຮົາໄປບໍ່ໄດ້ເຮົາກະບໍ່ໄປ ສົມມຸດວ່າໄປນອນຢູ່ແຄມບຶ ງ ຂ້າງແມ່ນ້ຳ Murray River ໃນຊາຍແດນ Victoria ແລະ New South Wales ລະບາດນີ້ນະ ໄປລະໄດ້ລະມັດລະວັງຫຍັງບໍ່ ເຊັ່ນວ່າ ນອກຈາກທີ່ວ່າບໍ່ດັງຟືນດັງໄຟ ລະລະວັງຫຍັງແດ່ ກະໄດ້ລະວັງທຸກໆຢ່າງແຫຼະ ຄືສັດປ່າເນາະ ເຮົາກະຕ້ອງໄ ດ້ລະວັງ ທີ່ວ່າມີງູ ອ່າ ບາງເທື່ອກະໝາປ່າ ບາງເທື່ອກະໄດ້ມີ ສັດແນວອັນຕະລາຍ ເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ລະວັງ ເຮົາກະຕຽມເຄື່ອງທີ່ວ່າເຮົາເອົາໄປ ເຮົາກະຕ້ອງເບິ່ງວ່າສິ່ງທີ່ວ່າເຮົາປ້ອງກັນໂຕເອງໄດ້ ເຮົາ ກະຕ້ອງໄດ້ຕຽມໄປນຳ ເລື່ອງລະວັງໄຟປ່າຫັ້ນນະ ບ່ອນທີ່ວ່າພວກທ່ານມັກຈະໄປນອນປ່າ ຕຶກເບັດຕຶກຂໍຫັ້ນ ພວກທ່ານໄດ້ ນຶກຄິດຢູ່ໃນສະໝອງ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງພວກທ່ານ ຫຼືວ່າໄດ້ວາງແຜນໄວ້ບໍ່ວ່າ ຖ້ າວ່າເກີດໄຟປ່າຂຶ້ນນີ້ ຊິປົບຫຼົບໜີໄປທາງໃດ ໄດ້ຄິດບໍ່ ນອກຈາກທີ່ວ່າຈະໂຕນລົງແຊ່ນ້ຳຢູ່ ເອີ ອັນນີ້ນີ້ກະ ກະ ກະບໍ່ຄິດໄດ້ ກະຍ້ອນວ່າຫຍັງ ເຮົາໄປເຮົາກະຄິດວ່າໄປ relax ໄປ enjoy ເນາະ ທີ່ວ່າເຮົາໄປກະບໍ່ແມ່ນເຮົາ ໄປນຳກັນແຕ່ຜູ້ດຽວ ເຮົາໄປກະຫຼາຍຄົນ ທັງຫົວແດງ ທັງ ທີ່ວ່າເຂົ້າໄປໃນເຂດ campsite ມັນກະມີຫຼາຍ ອັນນ່າ ຊົນຊາດ ມີຄົນຫົວແດງ ມີຄົນຫົວດຳ ອື ຄົນຫວຽດ ຄົນຈີນ ອ່າ ມັນກະຫຼາຍ ອັນນ່າ ຄຳເລັກ ຄືບັດນີ້ພວກນ້ອງເຂົ້ າໄປຫັ້ນ ກະບໍ່ແມ່ນວ່າແມ່ນ ແມ່ນເຮົາຜູ້ດຽວເນາະ ເອີ ມັນກະຫຼາຍຄອບຄົວ ຫຼາຍ ອັນນ່າ family ໄປນຳກັນ ເຮົາກະມີຫຍັງເຮົາກະເຕືອນກັນ ເວົ້າກັນ ແຕ່ວ່າສິ່ງ ແຕ່ວ່າຄືນ້ອງເວົ້າມື້ກີ້ເນາະ ບ່ອນຄືວ່າເຮົາເຄີຍໄປ ເຮົາກະຮູ້ເນາະ ບ່ອນໃດເປັນ ບ່ອນໃດເກີດການໄຟໄໝ້ປ່າ ເຮົາກະໄປ ອອກໄປຢູ່ບ່ອນເຂດທີ່ວ່າມັນບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍ ບ່ອນໃດຊິຄື ອັນນ່າ ຄຳເລັກເວົ້າມື້ກີ້ວ່າ ລົງໄປແຊ່ນ້ຳບໍ ທີ່ວ່າອັນນີ້ແທ້ ຄັນວ່າເລື່ອງເກີດຂຶ້ ນມາເປັນແນວຮ້າຍແຮງແທ້ ເຮົາກະຕ້ອງໄປຕາມທີ່ວ່າສະພາບຂອງທີ່ວ່າເຮົາໄປນຳກັນຫຼາຍຄົນເນາະ ເຮົາກະຕົກລົງນຳກັນວ່າເຮັດແບບໃດແບບໃດ ເຮົາກະຢູ່ນຳກັນ ໄປນຳກັນຫັ້ນນ່າ ຂໍຂອບພະເດດພ ະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ